ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາ Podcast ມື້ນີ້ ສຸພັດຕາ ແລະ ອ້າຍອຸ່ນແກ້ວ ຮັບໜ້າທີ່ດຳເນີນລາຍການ ສະບາຍດີ ອ້າຍອຸ່ນແກ້ວ ສະບາຍດີ ສຸພັດຕາ ແລະກະສະບາຍ ດີບັນດາທ່ານທີ່ຮັບຟັງຮັບຊົມຢູ່ ເຈົ້າ ເປັນຈັ່ງໃດ ກ່ອນຊິເຂົ້າລາຍການ ອາກາດກໍເລີ່ມເຢັນໆເຂົ້າມາແລ້ວເນາະຕອນນີ້ເນາະ ເຈົ້າ ກ່ອນຊິເຂົ້າລາຍການ ຕົວເອງກໍຈາມຟິດຈາມຟີຄືອ້າຍໄດ້ເຫັນຫັ້ນແຫຼະເ ນາະ ແມ່ນລະ ຈາມກຽມຊິເປັນຫວັດ ແຕ່ກໍຂໍບໍ່ໃຫ້ເປັນ ຄັນເປັນແລ້ວມັນຄຶກວຽກຄຶກງານ ເດືອນໜ້ານີ້ກະເປັນບຸນເຂົ້າພັນ ເອີ ອອກພັນສາ ອອກພັນສາ ເຈົ້າ ມີ ແລ້ວກະເປັນບຸນທາດຫຼວງ ເຈົ້າ ຊິມີຊ່ວງເຮືອກ່ອນ ເອີ ຊ່ວງເຮືອ ບຸນຊ່ວງເຮືອກ່ອນ ຈັ່ງໄປຮອດບຸນທາດຫຼວງ ເປັນປະເພນີເນາະ ເປັນບຸນປະເພນີທີ່ວ່າໃຫຍ່ໆແມ່ນບໍ່ ເຈົ້າ ຢູ່ລາວ ຫຼາຍຄົນກໍກຽມຊິໄປເນາະ ອືມ ລຽມ ຫຼາຍຄົນກະກຽມຊິໄປທ່ຽວໄປຫຼິ້ນໄປຊົມ ເ ຈົ້າ ບໍ່ວ່າຈະເປັນບຸນຊ່ວງເຮືອ ບຸນທາດຫຼວງ ອາກາດກະເລີ່ມເຢັນໆເຂົ້າມາ ບັດນີ້ເລື່ອງທີ່ເຮົາຊິລົມກັນ ເລື່ອງທີໜຶ່ງນີ້ກະແມ່ນວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ເມືອງສິງ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທານີ້ ຈັບເດັກນ້ອຍ ຊິວ່າເດັກນ້ອຍ ບໍ ຈັບໄວລຸ້ນອາຍຸ 16 ປີ ມາສຶກສາອົບຮົມ ໃນກໍລະນີທີ່ວ່າຜູ້ກ່ຽວນີ້ ໝິ່ນເງິນກີບລາວ ຊັ້ນທົ່ວໄປ ເຈົ້າ ແລະກະເລື່ອງທີສອງເນາະ ກະແມ່ນບໍລິສັດໂຄລາວ ກຣຸບ ເພິ່ນເປີດບໍລິການນຳໃຊ້ລົດສີສົ້ມ ລົດກອກໆເນາະ ແ ຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າລົດສີສົ້ມ ທີ່ວ່າເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ມາບໍລິການຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຈົ້າ ອືມ ແລະກະອີກ ອີກອັນ ອີກອັນໜຶ່ງ ເຮົາກໍໄດ້ສຳພາດທ່ານ Phil Robertson ຮອງຜູ້ອຳນວຍການອົງການສິ້ງຊອມດ້ ານສິດທິມະນຸດປະຈຳເອເຊຍ ກ່ຽວກັບເລື່ອງ ອ່າ ເດັກນ້ອຍລາວຖືກຄ້າມະນຸດໄປພະມ້າ ແລ້ວກໍຖືກຄ້າມະນຸດໄປຢູ່ທີ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳນຳ ເຈົ້າ ອືມ ເອົາເລື່ອງທີໜຶ່ງເລີຍ ກໍຄືວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ເມືອງສິງ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທານີ້ ໄດ້ຈັບເອົາໄວໜຸ່ມອາຍຸ 16 ປີ ມາສຶກສາອົບຮົມ ໃນກໍລະນີທີ່ວ່າໄວໜຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວນີ້ຫວ່ານເງິນກີບນີ້ລົງພື້ນ ແລະເຮັດຄືວ່າເອົາເງິນກີບມາເຊັດເຫື່ອ ແລະກະເຊັດຂີ້ມູກ ຈາ ກນັ້ນ ແລະກະເອົາເງິນກີບລົງພື້ນ ແລະກະຢຽບ ຕໍ່ມາກະມີການເອົາ ວິດີໂອຫັ້ນລົງເຜີຍແຜ່ທາງ Facebook ທາງ TikTok ເຈົ້າກະເຫັນຕົວະ ຢູ່ TikTok ຢູ່ TikTok ນ້ອງກະເຫັນ ເຈົ້າ ຫຼາຍທ່ານທີ່ຕິດຕາມສື່ສັງຄົມອອນລາຍກໍຄົງຈະເຫັນແມ່ ນບໍ່ ເຈົ້າ ແຕ່ກໍກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວນີ້ເນາະ ນ້ອງກະໄດ້ສອບຖາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງ ອັນ ປະຊາຊົນຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງແດ່ ແລະກະແຂວງຫຼວງນ້ຳທານຳ ເຈົ້າ ເພິ່ນກໍວ່າເຫດການດັ່ງກ່າວທີ່ເດັກນ້ອຍຜູ້ ນັ້ນເຮັດແບບນັ້ນ ກະບໍ່ເໝາະສົມຫັ້ນແຫຼະ ເພາະວ່າ ເງິນເປັນສິ່ງທີ່ມີຄຸນຄ່າເນາະ ເພິ່ນກະ ເງິນນັ້ນກະສາມາດຊື້ເຂົ້າຊື້ນ້ຳລ້ຽງມາຈົນໃຫຍ່ຫັ້ນນະ ເພິ່ນກະວ່າຊີ້ ແບບວ່າເພິ່ນກໍວ່າບໍ່ສົມຄວນເນາະ ເຮົາກະ ເວົ້າ ອັນນີ້ເວົ້າຕາມທີ່ເພິ່ນເວົ້າສູ່ຟັງມາເນາະ ເຈົ້າ ອ່າ ເວົ້າເລື່ອງເງິນຕາຂອງປະເທດນີ້ ສ່ວນບໍ່ວ່າຈະປະເທດໃດ ເຂົາເຈົ້າກໍມີກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງເດ້ ຫາກແຕ່ວ່າມາເປັນຈັ່ງຊີ້ບັນດາທ່ານ ອັນນາ ລະບົບເ ງິນເຟີ້ນີ້ ມັນມັນມີຫຼາຍລະດັບ ລະບົບເງິນເຟີ້ ໂດຍປົກກະຕິນີ້ ຄືປີໜຶ່ງເຟີ້ 1% 2% ອັນນີ້ມັນປົກກະຕິ ຄັນຖ້າວ່າເຟີ້ຮອດ 50% ຫຼື 100% ຂຶ້ນໄປ ມັນຂ້ອນຂ້າງເລີ່ມເຟີ້ຜິດປົກກະຕິແລ້ວຫັ້ນນະ ແລະ ບັດນີ້ຄັນຖ້າວ່າເຟີ້ໄປສູງໆນີ້ມັນ ເຂົາຈະຮ້ອງວ່າເປັນ hyperinflation hyperinflation ນີ້ ຢູ່ບາງປະເທດນີ້ ຄືດັ່ງທີ່ເຮົານຳ ອ່າ ເຫັນຂ່າວ ຢູ່ບ່ອນວ່າປະຊາຊົນຢູ່ປະເທດນັ້ນຈະບໍ່ເຫັນຄ່າເງິນເລີຍ ແລ້ວໃນເວລາທີ່ໄປຊື້ເຄື່ອງນີ້ ເຫັນບໍ່ ເຂົາເຈົ້າເອົາເງິນໃສ່ໄຖ່ ໃສ່ກະຕ່ າບັກໃຫຍ່ໄປຊື້ ແລ້ວໄດ້ອາຫານການກິນໄດ້ພຽງແຕ່ໜ້ອຍດຽວຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ຕ້ອງແບກເງິນໄປເປັນເປົາ ແລ້ວຊື້ຂອງກິນມາໄດ້ຈຳນວນໜ້ອຍຊີ້ເນາະ ແມ່ນລະ ຄືມັນຈະຢູ່ໃນລະດັບທີ່ວ່າ 1,000% 2,000% ຂຶ້ນມາ ຄັນຖ້າວ່າຢູ່ ໃນລະດັບທີ່ວ່າ hyperinflation ໝາຍເຖິງວ່າຂະເຈົ້າປຽບທຽບເງິນນີ້ຄ້າຍໆຄືເຈ້ຍ ຄືກະດາດເລີຍ ເອົາເງິນໄປຕິດຝາເຮືອນ ເອົາເງິນໄປຫໍ່ຂອງຈັ່ງຊີ້ນະ ອ່າ ຢູ່ບາງປະເທດກໍເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ອືມ ກະທ່ານກໍຄິດເບິ່ງວ່າ ຢູ່ໃນ ລະບົບເງິນເຟີ້ຢູ່ໃນລາວນີ້ ມັນຈະຢູ່ໃນລະດັບໃດ ເອີ ກ່ຽວກັບຕົວນີ້ນະ ເຂົ້າຂອງເຄື່ອງໃຊ້ ນ້ຳມົກນ້ຳມັນມັນກໍແພງຂຶ້ນຈັ່ງຊີ້ນະ ເຈົ້າ ອ່າ ພໍດີອ້າຍເວົ້າກ່ຽວກັບນ້ຳມັນເນາະ ກະເວົ້າ ອ່າ ຢູ່ລາວເນາະ ເພິ່ນກໍ ອ່ າ ປະກາດປັບຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນເນາະ ອັນ ຊຶ່ງມີແຈ້ງການອອກມື້ວັນທີ 20 ເດືອນ 9 2023 ນີ້ ແລ້ວກໍນຳໃຊ້ນີ້ແມ່ນວັນທີ 21 ເດືອນ 9 2023 ເປັນຕົ້ນໄປເນາະ ອ່າ ເພິ່ນປັບຂຶ້ນນ້ຳມັນແອັດຊັງພິເສດ ປັບຂຶ້ນ 1,200 ກີບຕໍ່ລິດ ລາຄາເກົ່າ ແມ່ນ 31,530 ກີບຕໍ່ລິດ ຂຶ້ນມາເປັນ 32,730 ກີບ ອ່າ ບາດນີ້ນ້ຳມັນແອັດຊັງທຳມະດາຂຶ້ນອີກ 810 ກີບ ລາຄາເກົ່າ 23,680 ກີບ ມາເປັນ 24,490 ກີບ ແລະ ນ້ຳມັນກາຊວນປັບຂຶ້ນອີກ 600 ກີບ ລາຄາເກົ່າ 21,440 ກີບ ມາເປັນ 22,400 ມາເປັນ 22,040 ກີບ ອັນນີ້ກະແມ່ນເງິ ນເຟີ້ເນາະ ເຮັດໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າແພງຂຶ້ນ ອືມ ອັນນີ້ສະເພາະນ້ຳມັນ ເຈົ້າ ເທົ່າທີ່ໄດ້ລົມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຫັ້ນນະ ຂະເຈົ້າກໍວ່າ ການຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນນີ້ ທຸກໆສອງອາທິດເພິ່ນຈະຂຶ້ນເດ້ ເພິ່ນຈະບໍ່ຂຶ້ນວືບບາດດຽວ ເພາະວ່າປະຊາຊົນນີ້ຈະຕົກໃຈ ແລ້ວກະບໍ່ຢາກສ້າງຄວາມຕື່ນຕະໜົກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ເພາະສະນັ້ນ ຂະເຈົ້າກໍຄືວ່າ ຂະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຂຶ້ນທຸກໆສອງອາທິດ ຂຶ້ນໄປເທື່ອລະລະດັບລ ະດັບໄປຫັ້ນນະ ກໍຖືວ່າຂຶ້ນມາຫຼາຍແລ້ວເດ້ນີ້ ເຈົ້າ ແມ່ນ ແຕ່ວ່າມື້ເຊົ້ານີ້ກະໄດ້ເຫັນອັນ ອ່າ ວິດີໂອອອກທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍເນາະ ມີຄົນເຂົາເຈົ້າຫຼັ່ງໄປ ຂີ່ລົດຫຼັ່ງໄປໃສ່ນ້ຳມັນຫຼາຍ ເຈົ້າ ກໍເຮັດໃຫ້ມີສະພາ ບຄົນຫຼັ່ງໄປໃສ່ນ້ຳມັນຫຼາຍຢູ່ທີ່ປ້ຳນ້ຳມັນ ອ່າ ຫວນຄືນປີທີ່ຜ່ານມາເນາະ ເຈົ້າ ມີປະຊາຊົນໄປລຽນແຖວ ໄປໂຫຢູ່ປ້ຳນ້ຳມັນຫັ້ນ ເຈົ້າ ເພື່ອຢາກຊື້ນ້ຳມັນໃສ່ລົດເນາະ ກໍຕ້ອງໄດ້ຕໍ່ຄິວຍາວເລີຍ ຕ້ອງໄດ້ຕໍ່ຄິວຍາ ວ ແຕ່ໃນທີ່ນີ້ນີ້ ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າມາອັດລາຍການ ກະໄດ້ລົມກັບນັກທຸລະກິດຢູ່ໃນປະເທດລາວນະ ຂະເຈົ້າກໍວ່າປັດຈຸບັນນີ້ນີ້ ອັນນ່າ ຜູ້ທີ່ມີຖານະຕຳແໜ່ງ ຫຼືວ່າຜູ້ທີ່ມີຖານະແດ່ ມີເງິນແດ່ ຊັ້ນທົ່ວໄປ ຂະເຈົ້າກະເກັບ ສະສົມເງິນໂດລາ ເງິນບາດ ຫຼືວ່າເງິນສະກຸນຕ່າງປະເທດ ທີ່ວ່າມັນມັນມີຄວາມໝັ້ນຄົງຫັ້ນໄວ້ຫຼາຍ ສ່ວນໃຫຍ່ຂະເຈົ້າບໍ່ກ້າທີ່ວ່າຈະສະສົມເງິນກີບໄວ້ຫຼາຍໆຫັ້ນນະ ມັນເປັນແບບນີ້ ແຕ່ວ່າເວົ້າເທື່ອນີ້ກະຕ້ອ ງບອກບັນດາທ່ານ ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າຊິໃຫ້ບັນດາທ່ານໄປປັ່ນເງິນເດີ້ໂຕນີ້ ຕ້ອງອອກໂຕໄວ້ກ່ອນ ອັນນີ້ຄືວ່າ ສິ່ງທີ່ມັນເກີດຂຶ້ນຢູ່ປະເທດລາວ ມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ ຕອນນີ້ຫັ້ນນະ ຄົນທີ່ມີຖານະແດ່ ເຂົາເຈົ້າກໍເກັບເງິນ ຕາຕ່າງປະເທດໄວ້ ຫຼືວ່າຊື້ຄຳໄວ້ຫັ້ນນະ ເຂົາເຈົ້າວ່າຈັ່ງຊັ້ນ ເທົ່າທີ່ໄດ້ສຳພາດເຂົາເຈົ້າຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ກໍເວົ້າກ່ຽວກັບເງິນຄືນ ຄືກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ທີ່ວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ເມືອງສິງ ແຂວງ ເອີ ຫຼວງ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາເ ນາະ ທີ່ວ່າເພິ່ນເອົາເດັກ ເອົາຜູ້ຊາຍອາຍຸ 16 ປີຫັ້ນໄປສຶກສາອົບຮົມ ກ່ຽວກັບວ່າ ເອີ ເອົາເງິນກີບລາວໄປເຮັດໃນລັກສະນະແບບນັ້ນ ແລ້ວບັດນີ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຢູ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາຫັ້ນ ເພິ່ນກະຕັ້ງຂໍ້ສັງເກດວ່ າ ເຈົ້າ ທີ່ຜ່ານມາກໍເຫັນຄົນຈີນເນາະ ເອົາເງິນກີບໄປຈູດໄຟ ແລ້ວເປັນຫຍັງນັ້ນ ຄືບໍ່ມີ ຄືບໍ່ໄດ້ຖືກ ຮຽກໄປສຶກສາອົບຮົມຫັ້ນນະ ເປັນຫຍັງເດັກນ້ອຍຜູ້ນີ້ຄືຖືກແບບຊີ້ຫັ້ນນະ ເພິ່ນກໍ ເພິ່ນກໍຕັ້ງຂໍ້ສົງໄສໂຕນີ້ມາ ເອີ ເຮົາກໍເຄີຍເຫັນຢູ່ ຢູ່ທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີຂໍ້ມູນຢືນຢັນວ່າ ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ວ່າເອົາເງິນລາວໄປຈູດຫັ້ນນະ ອັນ ເຂົາເຈົ້າຢູ່ປະເທດລາວບໍ ຫຼືວ່າຢູ່ປະເທດເຂົາເຈົ້າຫັ້ນນະ ຄັນຢູ່ປະເທດລາວນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົງຈະເອົາມາສຶກສາອົບຮົມບໍ ຄືຈັ່ງໃດ ອັນນີ້ມັນຄືຊິແມ່ນຢູ່ນອກເໜືອຈາກ ອັນນ່າ ການຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ ອັນນີ້ເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ໂຕນີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າກະເຫັນ ເຫັນປາກົດການໂຕນີ້ຢູ່ ແມ່ນ ເຈົ້ າ ເຫັນ ອື ກະເບິ່ງວ່າຊິເປັນຈັ່ງໃດ ກ່ຽວກັບປາກົດການດັ່ງກ່າວນີ້ ເງິນກີບລາວນີ້ຍັງຄົງຈະເຟີ້ຂຶ້ນບໍ ຫຼືວ່າຈະແຂງຄ່າຂຶ້ນ ກໍຟັງເບິ່ງ ອື ເພາະວ່າປັດຈຸບັນນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍ ອ່າ ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການດຳ ລົງຊີວິດ ເຈົ້າ ເພາະວ່າເສດຖະກິດຝືດເຄືອງເນາະ ອື ໃນຍຸກເສດຖະກິດຝືດເຄືອງຈັ່ງຊີ້ເນາະ ບັດນີ້ເລື່ອງທີສອງກະແມ່ນ ເລື່ອງທີສອງ ເຈົ້າ ກະແມ່ນບໍລິສັດໂຄລາວກຣຸບ ເພິ່ນກະເປີດນຳໃຊ້ລົດ ເອີ ໄຟຟ້າ ລົດສາມລໍ້ໄຟຟ້າທີ່ມີຊື່ວ່າກອກໆເນາະ ລົດກອກໆ ເຈົ້າ ກະຊື່ຟັງສຽງວ່າກອກໆຫັ້ນນະ ມັນກະເປັນຊື່ແບບ

ເຄື່ອງຂອງ ອີກ ອີກກອກໆໜຶ່ງກໍແມ່ນກອກໆ Express ທີ່ວ່າຮັບ ຮັບສົ່ງເຄື່ອງ ແລ້ວກະຂົນສົ່ງພັດສະດຸສະເພາະ ອີຫຍັງ ເຈົ້າ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນີ້ ເຂົາເຈົ້າກໍວ່າ ອັນນ່າ ດຳເນີນການມາແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ ມາແຕ່ເດື ອນ 6 ພຸ້ນໃດ໋ ເຈົ້າ ເລີ່ມ ເລີ່ມ ເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການແບບ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າວ່າໃຫ້ບໍລິການແບບບໍ່ເສຍຄ່າກ່ອນວ່າຊັ້ນ ໃນໄລຍະນີ້ ເປັນໂປຣໂມຊັນບໍ ເຈົ້າ ໂປຣໂມຊັນ ເຈົ້າ ອັນ ແຕ່ເດືອນມິຖຸນາຈົນຮອດເດືອນ 9 ເນາະ ຮ ອດເດືອນ ເດືອນ 9 ທ້າຍເດືອນ 9 ແລ້ວເພິ່ນ ຫຼັງຈາກນັ້ນກະຊິເກັບຄ່າບໍລິການບໍ ແຕ່ວ່າຄ່າບໍລິການ ຄ່າບໍລິການ ເຈົ້າ ແຕ່ວ່າຄ່າບໍລິການຂອງເພິ່ນກໍເລີ່ມຕົ້ນຕ່ຳສຸດກໍແມ່ນ 20,000 ກີບ ອື ແລ້ວກະເພິ່ນກະໄລ່ກິໂລແມັດ ໜຶ່ງ 5,000 ກີບ ອໍ ກິໂລແມັດໜຶ່ງ 5,000 ກີບ 4 ກິໂລແມັດນີ້ 20,000 20,000 ເຈົ້າ ຄັນ 5 ກິໂລແມັດກະຊິຄູນໃສ່ເນາະ ບໍ່ແມ່ນຄູນໃສ່ ບວກ ບວກໃສ່ 5 5 25 25 30 35 ໄປ ເຈົ້າ ປະມານນັ້ນ ເປັນທຳນອງນັ້ນ ອື ຢູ່ ໂອເຄ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ກໍພໍດີ ອັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງ ການໃຊ້ບໍລິການລົດກອກໆທີ່ວ່ານີ້ເນາະ ກະໄດ້ ອັນ ຖາມ ອັນ ຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຈົ້າ ເພິ່ນກໍວ່າ ໂອ້ຍເອີຍ ອັນ ເຫັນຢູ່ ແຕ່ບໍ່ທັນໄດ້ໃຊ້ ລູກສາວຫັ້ນຮູ້ຢູ່ ເອື້ອຍນີ້ບໍ່ຮູ້ ອັນ ເພາະວ່າລູກສາວວ່າ ອັນ ແມ່ ຄັນເຈົ້ າສິໄປຕະຫຼາດ ເຈົ້າບໍ່ມີລົດຂີ່ ລົດ ບໍ່ມີລົດຈັກຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ອັນ ຄັນສິຂີ່ລົດກອກໆຫັ້ນ ບອກເຮົາເດີ້ ເພາະວ່າ ອັນ ເພິ່ນສິໂຫຼດແອັບອີ່ຫຍັງມາໄວ້ ແລ້ວສິເອີ້ນເຂົາເຈົ້າມາຮັບ ວ່າຊັ້ນ ໂອ້ ຄືຜູ້ທີ່ອາຍຸ ກາຍໄວກາງຄົນແ ດ່ເນາະ ມັນສິມີບັນຫາເລື່ອງໂຫຼດແອັບແດ່ ກະແມ່ນໃຫ້ລູກໃຫ້ຫຼານ ອາຍຸ ອ່າ ສິບປາຍປີ ຊາວປາຍປີ ສາມສິບປີນີ້ໂຫຼດໃຫ້ ເຈົ້າ ໂຫຼດແລ້ວແບບເຂົາເຈົ້າຮູ້ເນາະ ແອັບອີ່ຫຍັງອີ່ຫຍັງນະ ຂະໜາດສັ່ງອາຫານການ ກິນ ເຂົາກະສັ່ງຜ່ານແອັບ ສະບາຍ ເອີ ກ່ຽວກັບໂຕນີ້ມັນກະຮູ້ຢູ່ວ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ ນ້ຳມັນກະແພງຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ບັດນີ້ມັນກະຍາກຢູ່ດອກ ສິມີຂອງຟຣີ ເຂົາວ່າຫຍັງເກາະ ຂອງຟຣີບໍ່ມີໃນໂລກ ຂອງຟຣີບໍ່ມີໃນໂລກ ຕ່າງ ແຕ່ວ່າສິເສຍໜ້ອຍ ຫຼື ເສຍຫຼາຍ ເຈົ້າ ແຕ່ ແຕ່ກ່ຽວກັບວ່າ ມື້ກີ້ ອັນ ກະເວົ້ານ້ຳມັນມາເນາະ ແລ້ວກະລົດໄຟຟ້າ ທີ່ວ່າໄດ້ຖາມນັກຮຽນຊັ້ນມໍເຈັດເນາະ ກະມື້ເຊົ້ານີ້ ເພິ່ນ ລາວກະວ່າ ອັນ ດຽວນີ້ຫັນມາຂີ່ລົດຈັກໄຟຟ້ າແລ້ວ ໄປໂຮງຮຽນ ແລ້ວກະ ອັນ ໝູ່ກະຂີ່ລົດຖີບ ບາງຄົນກະຂີ່ລົດຖີບໄປໂຮງຮຽນ ຂີ່ລົດຖີບໄຟຟ້າ ເຈົ້າ ອັນ ຈາກທີ່ເຄີຍໃຊ້ລົດຈັກໃຊ້ນ້ຳມັນ ນຳມາປ່ຽນໃໝ່ມາຂີ່ລົດ ມັນຄ້າຍໆຄືສະກູດເຕີນີ້ ບໍ່ຮູ້ຈັກ ແລ້ວອີກຢ່າງ ໜຶ່ງກະຄືມັນເປັນລົດໂມ ເປັນລົດຖີບໄຟຟ້າເນາະ ຫຼັງຈາກທີ່ວ່າ ອັນນ່າ ເຈົ້າໃຊ້ໄຟຟ້າ ເຈົ້າກະບໍ່ໄດ້ຖີບມັນ ວ່າຄັນຫາກວ່າໄຟຟ້າເບີດນີ້ ເຈົ້າກະຖີບ ແຕ່ບາງຊະນິດນີ້ ເຂົາເຈົ້າວ່າ ອັນນ່າ ເວລາ ໄຟຟ້າເໝິດແ ລ້ວເຈົ້າຖີບ ຖີບແລ້ວມັນກໍ ອັນນ່າ ສາກໝໍ້ໄຟໄປໃນໂຕນະ ອ່າ ເວລານັ້ນເຂົາເຈົ້າ ເຈົ້າເມື່ອຍຖີບ ເຈົ້າກໍຂີ່ ອ່າ ໃຊ້ຈັກຂີ່ໄປຄືລົດຈັກ ບິດຄັນເລັ່ງໄປ ເປັນ ເປັນລົດໄຟຟ້າເລີຍ ກໍມີສອງຢ່າງທີ່ວ່າ ອ່າ ໃຊ້ໃນລົດຄັນ ດຽວ ແມ່ນບໍ່ ແມ່ນລະ ໃຊ້ໃນລົດຄັນດຽວນັ້ນ ອືມ ເຈົ້າ ເບີດແລ້ວບໍ່ເລື່ອງລົດກອກ ອໍ ອໍ ກໍມີອີກໂຕໜຶ່ງ ກໍຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຜູ້ໜຶ່ງ ເພິ່ນກໍເວົ້າວ່າ ການນຳໃຊ້ລົດກອກໆ ຄືວ່າປັດຈຸບັນນີ້ເປັນຊ່ວງໂປຣໂມຊັນ ເນາະ ທີ່ວ່າຂີ່ໄປບໍ່ໄດ້ເກັບເງິນ ແຕ່ວ່າເພິ່ນວ່າອາດຈະເປັນການຕະຫຼາດຂອງເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ຮູ້ ເພາະວ່າຊ່ວງນີ້ເອົາມາໃຫ້ຄົນຂີ່ໄປກ່ອນ ຫຼືວ່າໃນຕໍ່ໜ້າເພິ່ນສິເອົາມາຂາຍບໍ່ກໍບໍ່ຮູ້ ອັນນີ້ເຮົາກໍເວົ້າຕາມທີ່ໄ ດ້ລົມກັບເພິ່ນມາເນາະ ຄືດັ່ງທີ່ຮູ້ຫັ້ນລະ ບັນດາທ່ານ ຂອງຟຣີບໍ່ມີ ຕ່າງແຕ່ວ່າ ເອີ ສິເສຍໜ້ອຍ ຫຼື ເສຍຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ ເອີຍ ເລື່ອງຂອງເລື່ ເຈົ້າ ຄືວ່າເຈົ້າມີສຳພາດ ອໍ ເຈົ້າ ອັນນ່າ ນອກຈາກເຮົາໄດ້ລົມທ່ານ ໃຫ້ທ່າ ນຜູ້ຟັງຟັງ 2 ເລື່ອງນີ້ແລ້ວ ເຮົາ ນ້ອງກໍຍັງໄດ້ສຳພາດທ່ານ ຟິວ ໂຣເບີດຊັນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການອົງການສິ້ງຊອມດ້ານສິດທິມະນຸດ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຄ້າມະນຸດ ອັນ ເດັກນ້ອຍລາວຖືກຄ້າມະນຸດໄປປະເທດພະມ້າ ແລ້ວກະຢູ່ທີ່ ເອີ ກາຊິໂນຄິງໂຣມັນ ໃນເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວນຳ ອືມ ເປັນຈັ່ງໃດ ໃຫ້ທ່ານໄປຮັບຟັງຮັບຊົມເບິ່ງເນາະ
ສະບາຍດີ ກ່ຽວກັບບັນຫາເລື່ອງເດັກນ້ອຍລາວຖືກຄ້າມະນຸດໄປເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງກາຊິໂນຂອງຈີນ ໃນເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ປະເທດພະມ້າ ຍັງຄົງເປັນບັນຫາຢູ່ ມື້ນີ້ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໄດ້ມີໂອ ກາດສຳພາດທ່ານ ຟິວ ໂຣເບີດຊັນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການອົງການສິດທິມະນຸດປະຈຳເອເຊຍ ສະບາຍດີທ່ານ Phil Robertson ເຈົ້າ ຂອບໃຈຫຼາຍໆເນາະ ທີ່ວ່າໃຫ້ ທ່ານໃຫ້ກຽດມາຮ່ວມລາຍການໃນມື້ນີ້ ດີໃຈຫຼາຍທີ່ມາຢູ່ ເຈົ້ າ ແຕ່ຈັ່ງໃດກໍຮູ້ວ່າທ່ານມີເວລາໜ້ອຍ ກໍຈະຂໍສຳພາດທ່ານ ຄຳຖາມໃຫ້ປະຢັດເວລາສຸດໆເນາະ ໂອເຄ ໄດ້ຢູ່ ເຈົ້າ ຂໍອະນຸຍາດສຳພາດທ່ານ ເປັນພາສາລາວເດີ ແລະ ທ່ານຕອບເປັນພາສາໄທເນາະ ໄດ້ໆ ເຈົ້ າ ທຳອິດນີ້ກໍຢາກຂໍຖາມທ່ານ ເພາະວ່າຕາມທີ່ເຮົາໄດ້ລາຍງານຂ່າວມາ ວ່າມີເດັກນ້ອຍລາວ ຖືກຄ້າມະນຸດໄປເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງກາຊິໂນຂອງຈີນ ໃນເມືອງເມຍວະດີ ລັດກະຢິນ ປະເທດພະມ້າ ແລະກະຢູ່ເມື ອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວນຳ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານຄິດວ່າເປັນຈັ່ງໃດເນາະ ຜົມກໍເລີຍ ກໍເປັນປັນຫາໃຫຍ່ນະຄັບ

ກໍລັດຖະບານພະມ້າຊ່ວຍ ລັດຖະບານລາວຕ້ອງກ້າຫານ ຕ້ອງພ້ອມທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຂອງເຂົາ ອື ເຈົ້າ ສຳລັບຄຳ ຄຳ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ເນາະ ແລ້ວທາງອົງການຂອງທ່ານມີວິທີທາງແນວໃດ ເພື່ອວ່າຈ ະຊ່ອຍ ອ່າ ເດັກນ້ອຍນັ້ນໄດ້ ໃຫ້ໄດ້ກັບມາສູ່ຄອບຄົວຂະເຈົ້າໂດຍໄວ ເຈົ້າ ເລົາກໍເລີຍກໍພະຍາຍາມທີ່ຈະໃຫ້ຄົນມາສົນໃຈເລື່ອງເຄສນີ້ ແລ້ວກໍສົ່ງເສີມໃຫ້ ອ່າ ສະຖານທູດຕ່າງໆນະຄັບ ທີ່ຢູ່ທີ່ວຽງຈັນມາ

ອື ເຈົ້າ ກໍໆ ກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວນີ້ເນາະ ມື້ເຊົ້ານີ້ນ້ອງກໍໄດ້ລົມກັບພໍ່ແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍ ຢູ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ເພິ່ນກະຄອງຄອຍລູກເຕົ້າ ທີ່ວ່າໄດ້ແລ່ນໜັງສືໄປປະມານປີໜຶ່ງແລ້ວ ແຕ່ວ່າບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຊ່ວ ຍເຫຼືອເທື່ອ ເດັກນ້ອຍກໍຍັງບໍ່ໄດ້ກັບບ້ານ ເຈົ້າ
ຜົມຄິດວ່າຄອບຄົວນັ້ນ ອາດຈະຕ້ອງລົງໄປທີ່ວຽງຈັນ

ເປັນການຫຼອກມາກກວ່ານະຄັບ ອື ເຈົ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ເນາະ ກໍຕ້ອງຂໍຂອບໃຈນຳທ່ານ ຟິລ ໂຣເບີດສັນ ຫຼາຍໆ ທີ່ວ່າໃຫ້ກຽດວິທະຍຸເອເຊຍເສລີໄດ້ສຳພາດ ຂອບໃຈ ຂອບໃຈ ເຈົ້າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ອັນນັ້ນກໍເປັ ນການສຳພາດທ່ານ ຟິລ ໂຣເບີດສັນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການອົງການສິ້ງຊອມດ້ານສິດທິມະນຸດປະຈຳເອເຊຍ ກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດເນາະ ກໍມີ 2 ສາມຫົວຂໍ້ທີ່ພວກເຮົານຳສະເໜີໄປ ຫົວຂໍ້ທີ 1 ກໍແມ່ນ ອ່າ ເຈົ້າໜ້າ ທີ່ ປກສ ເມືອງສິງ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທານີ້ ເອົາເດັກນ້ອຍອາຍຸ 16 ປີ ມາສຶກສາອົບຮົມ ໃນກໍລະນີວ່າໝິ່ນເງິນກີບ ເຈົ້າ ແລະກະ ເລື່ອງທີ 2 ກະແມ່ນບໍລິສັດໂຄລາວກຣຸບ ເປີດນຳໃຊ້ບໍລິການລົດ ກັອກໆ ຫຼືວ່າລົດສີສົ້ມ ທີ່ວ່ າເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ອື ແລະກະເລື່ອງທີ 3 ຄືດັ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ນຳສະເໜີໄປເນາະ ການສຳພາດທ່ານ Phil Robertson ຮອງຜູ້ອຳນວຍການອົງການສິ້ງຊອມດ້ານສິດທິມະນຸດປະຈຳເອເຊຍ ກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດ ເຈົ້າ ທ່ ານສາມາດຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາ Podcast ຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ Apple Google Podcast ແລະກໍ Spotify ໄດ້ເນາະ ແລະກໍທ່ານຮັບຊົມວິດີໂອທາງ Facebook ແລະກໍທາງ YouTube ເນາະ ມື້ນີ້ເຮົາ 2 ຄົນຕ້ອງລາໄປກ່ອນ ສະບາຍ ດີ ສະບາຍດີ